ປະລິມານຫິມະຕົກຢູ່ເທິງພູເຂົາຣອກກີຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມີນ້ຳໜ້ອຍ ເພື່ອຈະໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ໃນເຂດທີ່ແຫ້ງ ແລ້ງແຫ່ງນັ້ນ ທ່ານ ໂນອາ ມອນລອດ ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຫິມະ ຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະ ສາຍພູ Alpine ຫຼື Arctic and Alpine ໃນມະຫາວິທະຍາໄລໂຄໂລຣາໂດ ທ່ານ ມອນລອດ ຮອງສາດສະດາຈານທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຄໂລຣາໂດ ໃນເມືອງ Boulder ກ່າວວ່າ In the western United States, 60 million people depend on snowmelt for their water supply. ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ປະຊາຊົນ 60 ລ້ານຄົນ ແມ່ນເພິ່ງພາອາໄສນ້ຳທີ່ມາຈາກຫິມະລະລາຍ ເພື່ອເປັນນ້ຳກິນນ້ຳໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນມີໜຶ່ງຕື້ກວ່າຄົນທີ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ທ່ານ ມ ອນລອດ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີໃນການຮັບສັນຍານທາງໄກ ເພື່ອປະເມີນວ່າຈະມີນ້ຳຫຼາຍປານໃດເມື່ອຫິມະເປື່ອຍອອກມາ ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ So darker blues represent more snow, lighter blues represent ສະນັ້ນ ເຂດສີຟ້າທີ່ເຂັ້ມກວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ ຫິມະຫຼາຍກວ່າ ສີຟ້າທີ່ອ່ອນກວ່າ ສະແດງວ່າມີຫິມະໜ້ອຍກວ່າ ໂດຍທີ່ໃຊ້ຮູບພາບຖ່າຍຈາກດາວທຽມ ການສ້າງແບບຈຳລອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການສຳຫຼວດຫິມະຕົກຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ທ່ານ ມອນລອດ ແລະ ທີມງາ ນຂອງທ່ານ ກຳລັງປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍຳຂອງການຄາດຄະເນຫິມະເປື່ອຍ ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສຳລັບພວກຈັດການນ້ຳ ໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຈະ ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໃນເວລາໃດ ທ່ານ ມອນລອດ ອະທິບາຍວ່າ When you improve the accuracy of the forecast, then you actually increase the efficiency at which water is allocated. ເມື່ອທ່ານປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍຳໃນການພະຍາກອນແລ້ວ ຈາກນັ້ນ ທີ່ຈິງແລ້ວ ແມ່ນທ່ານເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຈັດສັນນ້ຳໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນຄ້າຍກັບວ່າ ມັນເປັນການແນະນຳໃຫ້ນ້ຳທີ່ສ າມາດໃຊ້ໄດ້ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ ການປະດິດສ້າງອີກອັນໜຶ່ງກໍຄື ການສ້າງແຜນທີ່ຫິມະຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ໂດຍທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາໂດຍອົງການນາຊາ ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໃຊ້ໄລດາ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງສະ ແກນທີ່ໃຊ້ແສງເລເຊີປະເພດໜຶ່ງ ເພື່ອວັດແທກພື້ນຜິວຂອງໂລກ ທ່ານ ມອນລອດ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ If you take the height that you measured in summer and subtract ຈາກນັ້ນ ຖ້າທ່ານເອົາຄວາມສູງທີ່ທ່ານວັດແທກໄດ້ໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ ລົບມັນອອກຈາກຄວ າມສູງທີ່ທ່ານວັດແທກຢູ່ໃນລະດູໜາວ ອັນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດວັດແທກຄວາມເລິກຂອງຫິມະໄດ້ໂດຍກົງເລີຍ ການວັດແທກຫິມະດ້ວຍການໃຊ້ມື ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຢູ່ ເພາະວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອ ງນ້ຳແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຫິມະ ແຕ່ການສຳຫຼວດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກຈຳກັດໂດຍຈຳນວນສະຖານທີ່ທີ່ທີມງານສາມາດໄປເຖິງໄດ້ ການເອົາຂໍ້ມູນຈາກການຮັບສັນຍານທາງໄກເພີ່ມເຂົ້າໄປ ໄດ້ ສ້າງພາບໃຫ້ເຫັນຢ່າງຄົບຖ້ວນກວ່າ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດລົບກວນຮູບແບບທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບນ້ຳທີ່ໄດ້ມາຈາກຫິມະຢ່າງແມ່ນຢຳຈະກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼ າຍຂຶ້ນໃນການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເພິ່ງພາອາໄສມັນ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ